ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ Northern Territory ຕົກລົງກັນໄດ້ແລ້ວ ທີ່ຈະຮັບເອົາຄົນອົດສະຕຣາເລຍທີ່ຄ້າງຄາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດກັບຄືນມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ວິກຕໍເຣຍຢູ່ໃນເປີເ ຊັນສູງ ທີ່ຈະມີການຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນມື້ອື່ນນີ້ ປະເທດເຊົາອາຟຣິກາຖອນຕົນຖອນໂຕອອກໄປຈາກການແຂ່ງຂັນຣັກບີ ທີ່ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ຂ່ າວທົ່ວໄປ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ສະກັອດ ມໍຣິສັນ ເວົ້າວ່າ ທ່ານສະຫຼຸບການຕົກລົງກັນໃນດ້ານ quarantine ກັບລັດ Northern Territory ໄດ້ແລ້ວ ເພື່ອວ່າຄົນອົດສະຕຣາເລຍທີ່ຄາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ຈະໄດ້ກັບຄືນມາຍັງ ຖິ່ນຖານຂອງຕົນ Howard Spring Hub ທີ່ເປັນຖິ່ນຖານທີ່ຢູ່ໃກ້ໆກັບນະຄອນດາວິນ Northern Territory ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຈະເປັນສະຖານທີ່ທີ່ຈະຮັບເອົາຄົນໃດທີ່ເດີນທາງກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດນັ້ນໄດ້ເຖິງ 1,000 ຄົນຕໍ່ເດືອນ ແລະ ຈະ ຮັບມືກັບຄົນທີ່ຈະກັບມາຈາກປະເທດອັງກິດ ອິນເດຍ ແລະ ເຊົາອາຟຣິກາ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະກັອດ ມໍຣິສັນ ເວົ້າວ່າ ຄົນຂອງອົດສະຕຣາເລຍທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອຈະຖືກເຈາະຈົງໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາ ດໄດ້ຕັ່ງຂອງສາຍການບິນຄວອນຕັສ ເພື່ອຈະບິນມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານ ແອນໂທນີ ອາລບານີຊີ ຜູ້ນຳຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ລະແວງສົງໄສ ສະກັອດ ມໍຣິສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕ ຣາເລຍ ທີ່ລົບລ້າງກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ຖືກກະຕຽມໄວ້ ໃນຄືນກ່ອນນີ້ ຫ້ອງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍຢັ້ງຢືນວ່າ ຍົນຂອງທ່ານ ສະກັອດ ມໍຣິສັນ ຕິດຂັດມີບັນ ຫາ ຄາຢູ່ໃນຄວີນສແລນ ບິນບໍ່ໄດ້ ເພື່ອຈະເອົາທ່ານເຂົ້າມາຮ່ວມກອງປະຊຸມນັ້ນໄດ້ ອາລບານີຊີເວົ້າວ່າ ສະກັອດ ມໍຣິສັນ ເອົາການຫາລາຍໄດ້ໃນດ້ານການເມືອງເປັນສິ່ງສຳຄັນກວ່າການທີ່ຕ້ອງດູແລຄົນໃ ນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນເວລາອັນຍາກຊາ ແດນຽລ ແອນດຣູ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດວິກຕໍເຣຍ ຊີ້ແຈງໃນວານນີ້ວ່າ ວິກຕໍເຣຍມີຄວາມຫວັງກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຂອງວັນສຸກແລ້ວນີ້ ທີ່ບັດ ນີ້ ວິກຕໍເຣຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆພຽງແຕ່ 2 ຄົນ ໂດຍວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດຕາຍຍ້ອນ ວິກຕໍເຣຍອາດຈະຜ່ອນຜັນ ກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນມື້ອື່ນນີ້ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແອນດຣູກໍຍ້ອງຍໍສັນລະເ ສີນຊຸມຊົນວິກຕໍເຣຍ ພະຍາຍາມໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ທຸລະກິດວິກຕໍເຣຍຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານວິກຕໍເຣຍຈົ່ງຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆໂດຍໄວ ຍ້ອນວ່າການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆຂອງວິ ກຕໍເຣຍ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍອັນສຳຄັນໃສ່ເສດຖະກິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແອນດຣູເວົ້າວ່າ

Eagles ທີ່ລາອອກຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນການກວດກາເບິ່ງ Quarantine ຢູ່ໃນໂຮງແຮມໃນລັດ Victoria ລັດຖະບານລັດ New South Wales ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈແກ່ຊຸມຊົນທັງຫຼາຍວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະມາຈາກປະເທດ New Zealand ຈະຖືກແຍກຕົນແຍກ ໂຕຢູ່ສະໜາມບິນ ໃນເມື່ອມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຄືແຍກອອກຈາກຜູ້ເດີນທາງອື່ນໆ ຈາກແຕ່ວັນນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ຄົນ New Zealand ສາມາດເດີນທາງມາຍັງລັດ New South Wales, ACT ແລະ Northern Territory ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີໄ ດ້ ແຕ່ຈຳຕ້ອງຖືກ Quarantine ເປັນເວລາ 14 ມື້ ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າກັບຄືນໄປຍັງປະເທດ New Zealand ແລ້ວ Brad Hazzard ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກລັດ New South Wales ເວົ້າວ່າ New Zealand ຈະບິນມາຮອດມາເຖິງສະໜາມບິນ Sydney ຜ່ານເສັ້ນສາຍຕ່າງຫາກ ແລ ະ ຈະຕ້ອງປະກອບເອກະສານປະຕິຍານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄົນໃນ Queensland ສາມາດເຕົ້າໂຮມກັນໄດ້ເຖິງ 40 ຄົນ ຢູ່ໃນບ້ານໃນເຮືອນ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະຊົນ ຈາກແຕ່ 4 ໂມງແລງ ຂອງວັນນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ນີ້ແມ່ ນຍ້ອນການຜ່ອນຜັນລະບົບການ ການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນລັດ Queensland ລັດຖະບານ Queensland ຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມ Nursing Home ແລະ ສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລ າໄດ້ດ້ວຍ ນັກຮຽນນັກສຶກສາປີທີ 12 ຟ້ອນລຳທຳເພງໄດ້ໃນງານຂອງທ້າຍປີຕາມຫຼັກການ ແລະ 40 ຄົນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມງານວິວາໄດ້ Jeannette Young ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກລັດ Queensland ເວົ້າວ່າ ເປັນເວລາ 36 ມື້ມາແລ້ ວທີ່ Queensland ບໍ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກການຕິດແປດລະຫວ່າງບຸກຄົນ ແລະ ໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ມີພຽງແຕ່ 2 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ການສືບສວນທ່ານ Daryl Maguire ອະດີດຜູ້ແທນລາດສະດອນ New South Wales ກ່ຽວເຖິງ Corruption ຂໍອະໄພ ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜ່າ ນທາງອິນເຕີເນັດ ລາຍລະອຽດທີ່ເປັນເລື່ອງລັບກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນກັນລະຫວ່າງທ່ານ ແລະ ຍານາງ Gladys Berejiklian ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງລັດ New South Wales ຍານາງ Berejiklian ທີ່ຮັບຮູ້ວ່າຕົນມີຄວາມສຳພັນກັນກັບທ່ານ Maguire ຕົກຢູ່ໃນຄວ າມກົດດັນຂອງຄຳສອບຖາມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຄວາມຊື່ສັດຂອງຍານາງ ຍານາງ ຈະໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄະນະກຳມະການການຕໍ່ຕ້ານການ Corruption New South Wales ອີກ ໃນວັນຈັນທີ່ຈະມາຮອດມາເຖິງນີ້ ຍານາງເວົ້າວ່າ ຍານາ ງບໍ່ຮູ້ເຖິງການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການເງິນຂອງທ່ານ Maguire ໂດຍເນັ້ນວ່າ ຍານາງບໍ່ໄດ້ກະທຳຜິດຫຍັງ ຂໍ້ມູນ Confidential ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍອອກມານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານ Ruth McColl ຈາກຄະນະກຳມະການ ICAC New South Wales ຂໍອະໄພຍະໂທດຈາກຍ ານາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ New South Wales ໃນວານນີ້ ແລະ ອະດີດຄູ່ຂອງຍານາງດ້ວຍ ຄືທ່ານ Maguire ຄະນະກຳມະການການຕໍ່ຕ້ານ Corruption ລັດ Northern Territory ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເຫັນວ່າຊາຍຄົນໜຶ່ງຂີ້ຕົວະກ່ຽວກັບການເປັນຄົນ Aboriginal ເ ພື່ອຈະໄດ້ວຽກກິດການທຳຂອງລັດຖະບານລັດ Northern Territory Ashley Brown ອະດີດຜູ້ຈັດການການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກລັດ Northern Territory ປອມແປງຊີວະປະຫວັດຂອງທ່ານ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າຕົນເປັນຄົນ Aboriginal ການ ສືບສວນອັນໜຶ່ງເປີດເຜີຍວ່າ ລະບົບການການຄັດເລືອກເອົາຄົນຂອງ Northern Territory ມີຄວາມສ່ຽງອັນຮ້າຍແຮງ ແລະ ເປັນລະບົບການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໜັງສືລາຍງານອັນໜຶ່ງຊີ້ແຈງວ່າ ທ່ານ Brown ບໍ່ຊື່ສັດ ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວໄດ້ວຽກພາ ຍໃຕ້ການຄັດເລືອກພິເສດອັນໜຶ່ງຂອງລັດ Northern Territory David Littleproud ລັດຖະມົນຕີກະເສດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃຫ້ກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈແກ່ທາງການສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຈົ່ງໃຫ້ຄວາມເປັນທຳຕໍ່ປະເທດອົດ ສະຕຣາເລຍ ກ່ຽວກັບຄວາມຫ່ວງໃຍຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຊື້ຝ້າຍຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ມີການລາຍງານຕ່າງໆວ່າ

ທີ່ຈະເຈລະຈາກັນກັບບັນຫາກ່ຽວກັບຝ້າຍນັ້ນ ກິລາ ປະເທດເຊົາອາຟຣິກາຕັດສິນໃຈບໍ່ເຕະບານການແຂ່ງຂັນຣັກບີໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ຍ້ອນຄວາມຫ່ວງໃຍໃນດ້ານສະຫວັດດີພາບຂອງນັກເ ຕະຂອງຕົນ ໃນວານນີ້ ທີມຊາດຂອງປະເທດເຊົາອາຟຣິກາຢັ້ງຢືນວ່າ ຕົນຖອນ ຕົນຖອນຕົວອອກໄປຈາກການແຂ່ງຂັນ ຣັກບີທີ່ຕົນຈະໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນກັບທີມຊາດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ນິວຊີແລນ ແລະ ອາເ ຈນຕີນາ ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ການແຂ່ງຂັນນັ້ນຈະມີຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີປະເທດເຊົາອາຟຣິກາແຂ່ງຂັນນຳກໍຕາມແຕ່ ໃນດ້ານຕີກ໊ອຟ Golf Australia ເວົ້າວ່າ Covid-19 ເຮັດໃຫ້ຕົນລົບລ້າງແຜນການ ຈະຈັດກາ ນແຂ່ງຂັນຕີກ໊ອຟ 3 ອັນ ທີ່ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາປີ 2021 ຄື Australian PGA Championship Australia Open ແລະ Women Australia Open ການລົບລ້າງຕ່າງໆນີ້ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແຕ່ຄາວພະລັງເສິກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະຕຣາເລຍ ເທົ່າກັນກັບ 71 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ